ຊຸມຊົນຂອງທ່ານ ການສົນທະນາຂອງທ່ານ SBS ລາວ ສະບາຍດີທ່ານສົມດີ ເຂົ້າຂ່າວສຳລັບພາກລາຍການໃນມື້ນີ້ນະ ກ່ອນອື່ນໝົດນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ທ່ານລາຍງານກ່ຽວກັບທີ່ວ່າຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດນີ້ ມີການຊັ ກຊວນຜ່ານສື່ມວນຊົນຕ່າງໆ ໃຫ້ເດີນຂະບວນ ຫວ່າງໜຶ່ງກ່ອນໜ້ານີ້ນະ ແມ່ນວ່າການເດີນຂະບວນ ຫຼືວ່າໃນດ້ານການເມືອງໄທ ມັນກະເກີດຂຶ້ນແລ້ວ ມັນເປັນແນວໃດເນາະ ອັນນີ້ເນາະ ກະຖືວ່າພາບລວມກະ ຢູ່ໃນ ໃນຄວາມສະຫງົບລຽບລ້ອຍດີເນາະ ໂດຍແນວລ່ວມທຳມະສາດກະໄດ້ວ່າເຊີນຊວນກັນມາຊຸມນຸມປະທ້ວງກັນມາຕັ້ງແຕ່ມື້ວານນີ້ ກະເປັນ ເປັນວັນໂຮມ ວັນລວມກັນເນາະ ແລ້ວກະມື້ນີ້ກະເປັນມື້ທີ່ເຮັດ ກິດຈະກຳກັນ ໂດຍມື້ແລກຄືວັນທີ 19 ຄືມື້ວານນີ້ເນາະ ກະໄດ້ໄປລວມກັນຢູ່ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລທຳມະສາດ ແລ້ວກະອອກຈາກທຳມະສາດ ກະມາລວມໂຕກັນຢູ່ສະໜາມຫຼວງຂອງກຸງເທບມະຫານະຄອນເນາະ ແລ້ວມື້ເຊົ້ານີ້ກະເລີ່ມກິດຈະກຳ ໂດຍທາງຜູ້ປະທ້ວງນີ້ເນາະ ກະຕອນແລກກະກະວ່າຊິໄປຍື່ນເລື່ອງ ຍື່ນຂໍ້ສະເໜີຢູ່ທຳນຽບລັດຖະບານ ແຕ່ກະຍ້ອນວ່າມີເຈົ້າໜ້າທີ່ຄອຍ ລຽກວ່າປ້ອງກັນຢູ່ໜາແໜ້ນ ກະເລີຍປ່ ຽນເສັ້ນທາງໄປຍື່ນເລື່ອງທີ່ທຳນຽບອົງຄະມົນຕີແທນ ແຕ່ວ່າກະໄປບໍ່ເຖິງ ກະເລີຍໄດ້ຍື່ນເລື່ອງໃຫ້ກັບທາງຕຳຫຼວດ ຜູ້ບັນຊາການຕຳຫຼວດນະຄອນບານ ເປັນຜູ້ ຜູ້ລັບເລື່ອງຂໍ້ລຽກລ້ອງນີ້ແທນ ຫຼັງຈາກນັ້ນກ ະໄດ້ເດີນທາງກັບມາຫາຜູ້ ຜູ້ຊຸມນຸມສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ຢູ່ ຢູ່ໃນສະໜາມຫຼວງເນາະ ຊຶ່ງເຫດການກະຜ່ານໄປດ້ວຍດີ ກະບໍ່ມີອີ່ຫຍັງປະທະປະທັງກັນເນາະ ອາ ກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ທ່ານລາຍງານໃຫ້ຊາບນີ້ ມັນ ມັນມີຄົນເ ຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍບໍ່ ອັນວ່າຮ່ວມຫຼາຍນີ້ ກະຖືວ່າຖ້າມອງສາຍຕາກະຫຼາຍຢູ່ ແຕ່ວ່າຈຳນວນຄົນນີ້ ແຕ່ລະສື່ກະບໍ່ໄດ້ກຳນົດຕົວເລກອອກມາເນາະ ກະມີແຕ່ບອກວ່າຈຳນວນໜຶ່ງ ກະຫຼາຍຢູ່ ຈັ່ງຊີ້ນະ ແລ້ວມັນຖືກຖ່າຍທ ອດໂດຍທຸກວົງການຂ່າວ ໜັງສືພິມ ໂທລະພາບ ສື່ມວນຊົນມາຍັງ ຫຼືບໍ່ເນາະ ອັນນີ້ກະຖືວ່າໄດ້ລັບຄວາມສົນໃຈຈາກສື່ຂອງປະເທດໄທ ແລ້ວກະຕ່າງປະເທດຈຳນວນຫຼາຍ ໂດຍມື້ເຊົ້ານີ້ ຈາກພາບ ຈາກໂທລະພ າບຕ່າງໆນີ້ ກະຊິເຫັນພາບສື່ມວນຊົນນີ້ ກະ ຈຳນວນນີ້ບໍ່ໜ້ອຍ ກະຖືວ່າຫຼາຍ ຫຼາຍ ຫຼາຍພໍສົມຄວນ ແລ້ວເລື່ອງທີ່ວ່າປະທ້ວງ ຫຼືວ່າສະແດງຄວາມບໍ່ພໍຈິດພໍໃຈ ຫຼືວ່າຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ຫຼືວ່າຮ້ອງຂໍຕ່າງໆນີ້ນະ ແມ່ ນວ່າມັນເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນທຸກຈັງຫວັດບໍ່ ຫຼືວ່າມີແຕ່ຢູ່ກຸງເທບພະມະຫານະຄອນເທົ່ານັ້ນ ກະເທົ່າທີ່ມີເນາະ ກະຄືຢູ່ໃນກຸງເທບມະຫານະຄອນເປັນຫຼັກເນາະ ແຕ່ວ່າຢູ່ຕ່າງຈັງຫວັດກະມີ ກະບໍ່ ບໍ່ຖືວ່າຫຼາຍ ຈັ່ງຊີ້ນະ ພຽງແຕ່ວ່າບາງສ່ວນກະຖືວ່າ ຍົກປ້າຍແຄ່ໃຫ້ກຳລັງໃຈຄົນທີ່ມາປະທ້ວງຢູ່ກຸງເທບ ໂອ ກະແປວ່າຢູ່ໃນຕ່າງຈັງຫວັດນີ້ມີການສະແດງຄວາມສະໜັບສະໜູນ ແຕ່ວ່າສ່ວນໃຫຍ່ນັ້ນແມ່ນໄປເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ທີ່ສະໜ າມຫຼວງພຸ້ນແມ່ນບໍ່ ແມ່ນ ແຕ່ວ່າຈຳນວນໜ້ອຍ ບາງຈັງຫວັດກະແທບບໍ່ມີເລີຍ ຈັ່ງຊີ້ນະ ໂອ ແລ້ວການທີ່ວ່າກະທຳກິດຈະການຂອງພວກຂະເຈົ້າຢູ່ສະໜາມຫຼວງຫັ້ນນະ ມັນ ມັນ ມັນ ມັນເຕັມໄປໝົດບໍ່ ຄັນວ່າເຕັມໄປ ໝົດນີ້ ບໍ່ມີບັນຫາຫຍັງຕີ້ ເຊັ່ນວ່າມີການປະທະປະທາຍ ຫຼືວ່າມີຄົນເປັນລົມເປັນແລ້ງ ອັນ ມີບໍ່ ອັນນີ້ເນາະ ກະຖືວ່າຈຳນວນຄົນກະ ກະ ກະຫຼາຍ ເທົ່າທີ່ເບິ່ງເນາະ ຈາກທາງໂທລະພາບ ແຕ່ກະມີການດູແລໂດຍເຈົ້ າໜ້າທີ່ເປັນຢ່າງດີ ເລື່ອງຂອງເປັນລົມເປັນແລ້ງ ຕອນນີ້ກະຖືວ່າເປັນຊ່ວງທີ່ພາຍຸໂນອຶນເຂົ້າມາເນາະ ກະມີຝົນແດ່ ອາກາດໃນກຸງເທບກໍເລີຍບໍ່ຮ້ອນຈັ່ງຊີ້ເນາະ ອື ຄືໄດ້ເທວະດາຊ່ອຍ ເພາະວ່າສົ່ງນ້ຳຝົນ ມາຫົດມາຮວຍໃສ່ເຢັນແດ່ເນາະ ແມ່ນ ແລ້ວອັນນ່າ ເລື່ອງທີ່ວ່າເດີນຂະບວນມັນມີຄົນເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍນີ້ນະ ແມ່ນ ແມ່ນວ່າ ຫຼືວ່າບາງພາກສ່ວນອາດຈະເວົ້າວ່າໜ້ອຍຈັ່ງຊີ້ນະ ແມ່ນວ່າກຳລັງ ຫຼືວ່າທາງການໄທ ມາຮັກສາຄວາມປອດໄພ ຫຼືວ່າມາດູມາຊົມມາເຝົ້າລະວັງນີ້ ແມ່ນວ່າ ແມ່ນທັງສາມກ້ຳສາມຝ່າຍບໍ່ ໝາຍເຖິງວ່າທັງຕຳຫຼວດ ທະຫານ ແລ້ວກະນັກສອບນັກສືບພ້ອມບໍ່ ອັນນີ້ກໍຊິເປັນໃຊ້ກຳລັງທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳ ຫຼວດເປັນທັງໝົດເນາະ ບໍ່ໄດ້ມີທະຫານເນາະ ໃຊ້ກຳລັງຕຳຫຼວດທັງໝົດ ແລ້ວທະຫານທີ່ວ່າມາດູມາແລມາຄວບຄຸມ ມັນໄດ້ຖືອາວຸດບໍ່ ບໍ່ມີ ບໍ່ມີເລື່ອງຂອງອາວຸດເນາະ ສ່ວນໃຫຍ່ກະຊິເປັນເລື່ອງຂອງການປ້ອ ງກັນ ໂດຍພວກລົດສີດນ້ຳ ພວກກັນໄວ້ ທັງເລື່ອງຂອງໃຊ້ແກັດນ້ຳຕົງນ້ຳຕານີ້ຍັງບໍ່ມີເນາະ ເລື່ອງອາວຸດນີ້ບໍ່ມີເນາະ ໂອ້ ແປວ່າມັນ ມັນ ມັນບໍ່ໄດ້ເອົາອຸປະກອນທີ່ວ່າຕໍ່ຕ້ານການເດີນຂະບວນມາປິດລ້ອມຊັ້ນເ ນາະ ແຕ່ວ່າກະມາເຝົ້າລະວັງຊື່ໆ ຖ້າຫາກວ່າເກີດຫຍັງຂຶ້ນກໍຊິແກ້ໄຂແມ່ນບໍ່ ແມ່ນ ເຮົາ ຈັ່ງໃດກໍຢ່າ ກະຖືວ່າມອງເຫັນສະພາບການ ການເດີນຂະບວນປະທ້ວງ ຫຼືວ່າການບໍ່ພໍຈິດພໍໃຈ ຫຼືວ່າສົ່ງສານສະເໜີຕ່າ ງໆຫັ້ນ ເລັກໆໜ້ອຍໆ ພໍຫອມປາກຫອມຄໍວ່າຊັ້ນເນາະ ແລ້ວເລື່ອງໜຶ່ງນີ້ນ່າ ຢາກຊາບນີ້ ແມ່ນວ່າເສັ້ນທາງໃໝ່ ໝາຍເລກທີ 11 ຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄປຮອດໄປເຖິງໄຊຍະບູລີ ເຖິງຈັງຫວັດອຸດຕະຣະດິດໃ ນປະເທດໄທນີ້ເດ ທີ່ວ່າໃກ້ຈະສ້າງແລ້ວນີ້ ມັນເປັນແນວໃດເນາະ ອັນນີ້ເປັນຄວາມຄືບໜ້າເນາະ ທາງບໍລິສັດ TDC Group ອັບຄລິບວິດີໂອເນາະ ສະແດງຄວາມຄືບໜ້າການກໍ່ສ້າງຖະໜົນສາຍໃໝ່ ທາງຫຼວງໝາຍເລກ 11 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຖິງແຂວງວຽງຈັນ ເຖິງແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄລຍະທາງ 400 ກິໂລແມັດ ໄປຕາມລຽບຝັ່ງແມ່ນ້ຳຂອງພາກລຸ່ມ ຜ່ານແຂວງວຽງຈັນ ໄປຈົນເຖິງສະພານຂ້າມແມ່ນ້ຳຂອງພາກລຸ່ມແຂວງໄຊ ຍະບູລີ ນອກຈາກນີ້ກໍມີການສ້າງທາງໝາຍເລກ 11A ເຊື່ອມຕໍ່ຈາກໝາຍເລກ 11 ໄປເມືອງປາກລາຍ ແລະ ດ່ານພູດູ່ ດ່ານເຂດແດນລາວໄທດ້ານຈັງຫວັດອຸດຕະຣະດິດ ເຊື່ອມຕໍ່ກັນໄດ້ ເສັ້ນທາງເລກທີ 11 ນີ້ນະ ແມ່ນ ແມ່ນ ແມ່ນຢາງປູທາງບໍ່ ເປັນຢາງປູທາງ ເປັນຢາງປູທາງ ໃນເມື່ອທີ່ວ່າມັນສ້າງເສັ້ນທາງວຽງຈັນ ໄຊຍະບູລີ ເຖິງອຸດຕະຣະດິດນີ້ນະ ແມ່ນວ່າດຽວນີ້ມັນຮຽບຮ້ອຍໝົດແລ້ວແມ່ນບໍ່ ຍັງ ຄື ຄືຍັງບໍ່ລຽບລ້ອຍທັງໝົ ດ ເພາະວ່າເປັນຄວາມຄືບໜ້າທີ່ນຳມາເຜີຍແຜ່ທາງ ທາງສື່ໃຫ້ ໃຫ້ພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນໄດ້ ໄດ້ເຫັນຈັ່ງຊີ້ເນາະ ແລ້ວເລື່ອງໜຶ່ງອີກທີ່ວ່າສົນໃຈນີ້ ແມ່ນວ່າໄທພ້ອມເປີດຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວປະເພດພິເສດໄລຍະຍາ ວນີ້ ມັນ ມັນເປັນຈັ່ງໃດວ່າ ໝາຍເຖິງຫຍັງກໍພິເສດນີ້ ອັນນີ້ກະຄືມັນມີສາເຫດມາຈາກເລື່ອງຂອງສະຖານະການໂຄວິດ-19 ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຕົກຕ່ຳ ລວມທັງປະເທດໄທນຳເນາະ ໃນເລື່ອງຂອງການທ່ອງທ່ ຽວຂອງປະເທດໄທເປັນລາຍໄດ້ຫຼັກເນາະ ປີໜຶ່ງກະປະມານ 2 ລ້ານລ້ານບາດ ແຕ່ມາຊຸມື້ນີ້ແທບຊິບໍ່ມີເລີຍເນາະ ລະກະເຮັດໃຫ້ເລື່ອງຂອງເສດຖະກິດນີ້ກະ ກະຝືດເຄືອງໄປທັງໝົດ ລ່າສຸດນີ້ເນາະ ຖືວ່າປະ ເທດໄທນີ້ ຄວບຄຸມສະຖານະການໂຄວິດ-19 ໄດ້ດີຫຼາຍ ລະກະທາງພາກເອກະຊົນ ໂດຍສະເພາະເລື່ອງຂອງພວກທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວ ກໍຢາກໃຫ້ທາງລັດຖະບານນີ້ເປີດເລື່ອງຂອງການທ່ອງທ່ຽວ ໂດຍໃ ຫ້ມີການນຳນັກທ່ອງທ່ຽວແບບພິເສດເຂົ້າມາ ແຕ່ບໍ່ຕ້ອງໃຫ້ເຂົ້າມາຫຼາຍເນາະ ອັນນັກທ່ອງທ່ຽວພິເສດນັ້ນ ທ່ານຍົກຕົວຢ່າງໃຫ້ເຫັນໄດ້ບໍ່ ມັນເປັນຈັ່ງໃດເນາະ ນັກທ່ອງທ່ຽວພິເສດນີ້ກໍຄືໝາຍເຖິງວ່າ ເປັນ ນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ຂ້ອນຂ້າງມີຖານະດີເນາະ ລະກະເຂົ້າມາຢູ່ໃນປະເທດໄດ້ເນ່ຍ ກະຄືໃຫ້ພັກຢູ່ໄລຍະຍາວ 90 ມື້ 90 ມື້ ໃນການເດີນທາງເຂົ້າມາ ລະກະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ກະຄືເຂົ້າມາແລ້ວ ກະມີການກັກໂຕ 14 ມື້ 14 ມື້ແລ້ວເນາະ ກໍມີການກວດຊ້ຳ ຫຼັງຈາກນັ້ນເນາະ ກະພັກຢູ່ 90 ມື້ ຫາກວ່າປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງການທ່ອງທ່ຽວໄທເນ່ຍ ກະສາມາດຊິຍື່ນເລື່ອງ ເພື່ອທີ່ຈະຂໍພັກຕໍ່ 90 ມື້ ໄດ້ອີກ 2 ເທື່ອ ລວມໆ ລະເປັນ 270 ມື້ເນາະ ເພາະວ່າຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າປະສົບການມາໄທເລື້ອຍໆນີ້ນະ ແມ່ນວ່າ ຄັນໄປຂໍວີຊາຢູ່ນະຄອນແມລເບີນນີ້ ເພິ່ນກໍເກັບເງິນປະມານທໍ່ໃດກໍ 50 ບໍ່ ຫຼືວ່າ 40 ໂດລາ ຫຼື 30 ປາຍ ນີ້ແຫຼະ ໄດ້ແຕ່ 30 ມື້ ຄັນວ່າບິນມາໂລດ ມາຮອດສຸວັນນະພູມປຸບ ເຂົ້າໄປ ເຂົາກະຕີກາໃຫ້ 30 ມື້ ບໍ່ຄິດຄ່າຫຍັງ ບາດນີ້ຄັນມາຕໍ່ຢູ່ໃນໜອງຄາຍ ຫຼືວ່າຕໍ່ຢູ່ໃນຈັງຫວັດໃດກະຢ່າ ໃນເມື່ອໝົດວີຊາຫັ້ນ ກະຄິດເງິນອີກພັນປ າຍ ກະແປວ່າ 50 ປາຍກວ່າດອນ ສົມມຸດວ່າມາໄທ ຢາກຢູ່ 32 ມື້ ແຕ່ວ່າໄດ້ວີຊາແຕ່ 30 ມື້ ຢູ່ອີກສອງມື້ຫັ້ນ ໄປຕໍ່ວີຊາ ເພິ່ນເອົາ ພັນປາຍ ແຕ່ວ່າບໍ່ຕໍ່ ຢູ່ເກີນກຳນົດສອງມື້ຫັ້ນ ຄັນວ່າບາດອອກປະເທດໄທຫັ້ນ ກະມີແຕ່ປັບໃ ໝ ປັບໃໝກໍຍັງຖືກກວ່າພັນຫ້າ ຖືກກວ່າການໄປຕໍ່ວີຊາຊ້ຳ ອັນນີ້ແມ່ນການຂາດຕົກບົກຜ່ອງ ລະບັດນີ້ນີ້ ນັກທ່ອງທ່ຽວພິເສດນີ້ ມື້ກີ້ນີ້ທ່ານເວົ້າວ່າຈັ່ງຊັ້ນຈັ່ງຊີ້ນີ້ ມີການບັງຄັບໃຫ້ເອົາເງິນເຂົ້າມາໃນປະເທດໄທ ທໍ່ໃດບໍ່ ອັນນີ້ກໍຄືມີຂໍ້ກຳນົດກົດເກນຂ້ອນຂ້າງທີ່ຈະຫຼາຍພໍສົມຄວນເນາະ ກໍແປວ່າມັນມີກົດເກນຄວບຄຸມຢູ່ລະ ໃນເມື່ອທີ່ວ່າໄປຂໍວີຊາ ເພິ່ນກໍຊິໃຫ້ຂໍ້ຄວາມຕ່າງໆ ລະກະຊິປະຕິບັດໄປຕາມນັ້ນ ຈຶ່ງໄດ້ວີຊາເຂົ້າ ມາວ່າຊັ້ນເທາະເນາະ ແມ່ນໆ ກໍຄືມີຂໍ້ກຳນົດພິເສດຂ້ອນຂ້າງຫຼາຍເນາະ ລະເລື່ອງໜຶ່ງອີກຢາກຊາບນີ້ນະ ແມ່ນວ່າ ຈັງຫວັດໜອງຄາຍຕຽມຈັດບຸນອອກພັນສາບັ້ງໄຟພະຍານາກຄັນໂລກ ວ່າຊັ້ນ ມັນເປັນຈັ່ງໃ ດເນາະ

ທັງໝົດ 759 ລູກ ເກີດຫຼາຍສຸດກໍຢູ່ອຳເພີລັດຕະນະວາປີເນາະ ດັ່ງທີ່ທ່ານເວົ້າ ອັນນາ ມື້ກີ້ນີ້ແມ່ນວ່າບັ້ງໄຟພະຍານາກໂລກວ່າຊັ້ນດອກ ຂ້າພະເຈົ້າຟັງຕອນແລກລະນຶກວ່າຊິໄປກາບໄຫວ້ພະຍານາກຕ່າງໆຢູ່ແມ່ ນ້ຳກົງໂກບໍ ຢູ່ ອັນນາ ປະເທດອິນເດຍ ຢູ່ທຸກຫົນແຫ່ງ ມາຮ່ວມກັນສະເຫຼີມສະຫຼອງ ຢູ່ແມ່ນ້ຳຂອງຊັ້ນດອກ ແລ້ວມັນບໍ່ແມ່ນ ແມ່ນ ເອີ ໝາຍເຖິງວ່າການບຸນພະຍານາກອັນໃຫຍ່ໂຕວ່າຊັ້ນເຖາະ ແລ້ວໃນເມື່ອມັນເ ປັນຈັ່ງຊີ້ນີ້ ກ່ຽວກັບບຸນພະຍານາກນີ້ນະ ຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈນີ້ມັນ ມັນມີແຕ່ຢູ່ເໜືອໜອງຄາຍນີ້ ຮອດຢູ່ທ່າເຮືອນ້ຳເລິກ ຢູ່ທີ່ຕຳບົນ ອຳເພີບ້ານແພງ ຈັງຫວັດນະຄອນພະນົມເທົ່ານັ້ນ ອັນນີ້ຖືກບໍ່ ຫຼືວ່າມັນມາ ຕັ້ງແຕ່ຊຽງແສນພຸ້ນຈົນຮອດຫຼີ່ຜີ ຈັງຫວັດອຸບົນພຸ້ນ ຕາມທີ່ໄດ້ ໄດ້ເວົ້າກັນເນາະວ່າ

ໄປ ຍ້າຍໄປເກີດຢູ່ອຳເພີລັດຕະນະວາປີ ກ່ຽວກັບຈັງຫວັດໜອງຄາຍນີ້ນະ ບຸນຕ່າງໆກ່ຽວກັບອອກພັນສາ ໂດຍສະເພາະບຸນພະຍານາກນີ້ນະ ການໄປເບິ່ງໄປຊົມບັ້ງໄຟພະຍານາກ ຫຼືວ່າບຸນກະຢ່ານີ້ ບໍ່ໄດ້ເສ ຍເງິນຕິ ອັນນີ້ບໍ່ໄດ້ເສຍເນາະ ຄືວ່າເປັນສິ່ງທີ່ເກີດ ສິ່ງມະຫັດສະຈັນທີ່ເກີດຂຶ້ນຕາມທຳມະຊາດ ແລະກໍເປັນແນວຍາວຕາມລຳນ້ຳໂຂງ ຄົນຊິໄປກະຄືໄປໄດ້ຕາມສະດວກຕາມສະບາຍ ຢາກຈະເຂົ້າໝ່ອງໃດ ກະເຂົ້າ ຊິເບິ່ງໝ່ອງໃດກໍເບິ່ງ ແຕ່ວ່າ ສ່ວນທີ່ໄດ້ເສຍເນຍ ກະຄືໃນສ່ວນຂອງສະຖານທີ່ ທີ່ຈອດລົດທີ່ທາງໂລງຮຽນກໍແລ້ວແຕ່ ທາງຊຸມຊົນກໍແລ້ວແຕ່ ຫຼືວ່າເອກະຊົນທີ່ມີພື້ນທີ່ກວ້າງ ກໍຊິເກັບຄ່າຈອດລົດຈອດລ າ ອັນນີ້ກໍແມ່ນແທ້ ເພາະວ່າຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄປໃນຄັ້ງລ່າສຸດເນຍ 4-5 ປີຫຼັງບໍ ໄດ້ເສຍຄ່າລົດ ຄືເສຍຄ່າຈອດປະມານ 15 ບາດນີ້ແຫຼະ ແລ້ວກະແນວໜຶ່ງ ອັນຕ້ອງໄດ້ເສຍຫັ້ນ ຄັນໄປຖ່າຍເບົານີ້ 5 ບາດ ແຕ່ລະຄັ້ງ ຄັ ນວ່າຖ່າຍໜັກນີ້ ແຕ່ລະຄັ້ງກໍ 10 ບາດ ຈັ່ງຊີ້ນະ ມັນ ມັນ ມັນ ຄົນມັນຫຼາຍ ແລະ ມັນກະບ່ອນມັນກະອຶດອັດວ່າຊັ້ນເຖາະ ຫາຫ້ອງສ້ວມຫ້ອງຫຍັງນີ້ກະຍາກ ຄັນຊິເຂົ້າປ່າກໍເຂົ້າບໍ່ໄດ້ ບ່ອນໃດກະມີຄົນໝົດຕາມແຄມຂອງ ຫັ້ນ ກໍເອົາຈັ່ງໃດກະຢ່າ ແລ້ວເລື່ອງບັ້ງໄຟພະຍານາກນີ້ນະ ໃນເມື່ອທີ່ວ່າກຳລັງຈະສະເຫຼີມສະຫຼອງກັນນີ້ ກິດຈະການຕ່າງໆໃນເມືອງໜອງຄາຍ ເຊັ່ນວ່າ ໂຮງແຮມ ຮ້ານອາຫານນີ້ ຕຽມມືຮັບແລ້ວຫຼືຍັງ

ຫຼືວ່າສະໜາມຫຍ້າໃຫ້ຕັ້ງເຕັ້ນຈັ່ງຊີ້ເນາະ ກໍສິຊ່ອຍພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນໄປ ໄປໃນສ່ວນຈັ່ງຊັ້ນ ທີ່ບໍ່ມີທີ່ພັກເນາະ ຈັ່ງໃດກໍຢ່າເນາະ ກໍຂໍຂອບພະເດດພະຄຸນນຳທ່ານຫຼາຍໆ ທີ່ໄດ້ລາຍງານຂ່າວໆທີ່ເປັນທີ່ສົນໃຈນີ້ ໃຫ້ຊາບນຳ ກໍຂອບໃຈ ຂອບໃຈທ່ານຄຳເດັດ ສົມດີ ມີໄຊ ລາຍງານ SBS
SBS ລາວ ໂດຍວິທະຍຸ ອອນລາຍ ແລະ ໂທລະສັບມືຖື